SBS Radio Lao ສະຫາຍໂຄວິດ-19 ທີ່ມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຄືມາເກັ່ງແທ້ ເພພັງເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດຊີວາຂອງທົ່ວໂລກນີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາລີຖືກໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກຈົນວ່າ ເສດຖະກິດຫຼົ່ນ ຕົກລົງໄປເປັນເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄຸງພື້ນ ອາບຟາບດັ່ງຫຼາຍປະເທດຂອງໂລກນີ້ ແຕ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃຊ້ເວລາບໍ່ດົນນານກໍປາກົດວ່າເອົາໂຕເຄື່ອນທີ່ຜ່າພົ້ນເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳຄຸງພື້ນ recession ໄດ້ແລ້ວ ອັນ ເວົ້າໄດ້ວ່າປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງພົ້ນຈາກເສດຖະກິດຄຸງພື້ນແລ້ວວ່າເທາະ ລາຍໄດ້ແມ່ນໄດ້ຫຼາຍ ແຕ່ມັນແມ່ນຍ້ອນການຊ່ວຍເຫຼືອກະຕຸກກະຕຸ້ນໃນດ້ານເສດຖະກິດຈາກລັດຖະບານອົດສະເຕຣ ເລຍ ແລະ ຍ້ອນທີ່ລັດວິກຕໍເຣຍລັອກດາວເປັນເວລາດົນນານເຕີບ ມັນໝາຍເຖິງວ່າການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳທີ່ຫາໄດ້ແມ່ນມີຂອບເຂດຈຳກັດຢູ່ ແຕ່ທຸລະກິດການຄ້າຫວັງວ່າການທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຈະໃຊ້ເງິນໃຊ້ຄຳ ເພີ່ມໄດ້ແທ້ໆ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຍິ່ງຂຶ້ນ ໃນດ້ານທິດສະດີ ເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍພົ້ນຈາກເສດຖະກິດຄຸງພື້ນ recession ແລ້ວ ຄືເຕີບໂຕຂຶ້ນ 3.3 ເປີເຊັນໃນໄຕມາດສິງຫາ 2020 ແຕ່ພາຍຫຼັງ ທີ່ເສດຖະກິດຫົດຫຸ້ນລົງມາກມາຍ 7 ເປີເຊັນໃນໄຕມາດມິຖຸນາ 2020 ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຕໍ່ປີຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນລົບ 3.8 ເປີເຊັນຢູ່ ຕົວເລກຂອງຫ້ອງການສະຖິຕິອົດສະເຕຣເລຍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສຳລັບໄຕມ າດສິງຫາ 2020 ແມ່ນດີຂຶ້ນ 7.9 ເປີເຊັນ ສຳລັບການບໍລິໂພກຂອງຄົວເຮືອນ ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຖືກຍົກເລີກໃນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລັດຕ່າງໆ ທ່ານ Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ

ແລະໄດ້ລູກຄ້າແລ້ວ ການຂາຍຂອງຍານາງເຕີບໂຕຂຶ້ນຢ່າງອັດສະຈັນ ກ່ອນໂຄວິດ-19 ຄະນະຂອງຍານາງ Turner ຂາຍຂອງຫວານສ່ວນໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ຜ່ານມາ ນະທີ່ The Rock ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ນັກທ່ອ ງທ່ຽວມາຫຼິ້ນມາຫົວຫຼາຍ ບັດນີ້ ຍານາງເຮັດຂອງຫວານເຖິງ 300 ກິໂລຕໍ່ສັບປະດາ ແລະຂາຍຈົນໝົດຈົນກ້ຽງໃນທຸກໆສັບປະດາ ໂດຍທີ່ວ່າ 75 ເປີເຊັນຂອງການຂາຍແມ່ນຖືກສົ່ງໄປຍັງຕ່າງປະເທດ ແລະການບໍ ລິໂພກພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນກໍກັບຄືນມາຊ້າໆ ຍ້ອນຊາຍແດນສາກົນຖືກປິດໄວ້ ອັນເຮັດໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເອງ ແຕ່ຜູ້ນຳໃນດ້ານເສດຖະກິດຍັງລະມັດລ ະວັງຢູ່ ໂດຍຫ່ວງໃຍວ່າການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳຈະຢຸດລົງ

ສຳລັບພາຍຫຼັງເງິນກະຕຸກກະຕຸ້ນເສດຖະກິດໂດຍລັດຖະບານຊິເລີຍຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວໃນເດືອນມີນາ ເມສາ 2021 ຄວາມແນ່ນອນຄວບຄຸມຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈ ແລະຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຄວບຄຸມການຈັບຈ່າຍ ເງິນຄຳ ດ້ວຍນີ້ ມັນສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະຮູ້ວ່າມີຫຍັງຖືກວາງໄວ້ແລ້ວ ແຕ່ສຳລັບປີທັງໝົດແລ້ວ ມັນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕ່ຳແທ້ໆຢູ່

keep up the momentum ຄວາມຈິງແມ່ນວ່າ ບັດນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຄົນວ່າງງານຢູ່ປະມານ 250,000 ຄົນ ກວ່າຂອງຄາວເດືອນກຸມພາ 2020 ດ້ວຍນີ້ ພວກເຮົາຍັງຢູ່ນຳຫຼັງ 8 ພຸ້ນ ພວກເຮົາຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີການຄຶກຄື້ນຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຕະຫຼອດປີນີ້ແລະ ປີໜ້າ ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ

ຍຸຕິ ຫຼືວ່າຈົບສິ້ນລັອກດາວ ແລະ ການທົດລອງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 2-3 ຢ່າງ ທີ່ກະຕຸກກະຕຸ້ນຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຂຶ້ນຕື່ມ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ມັນມີວີ່ແວວດີ ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ມັນຍັງຍາກຊາຫຼ າຍຢູ່
SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ